ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການຈັ່ງຊີ້ກໍຍັງຖາມ ລາຍການທີ່ຈະມາຕອບຄຳຖາມໂງ່ໆ ທີ່ພວກເຮົາສົງໄສໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ມື້ນີ້ຢູ່ກັບກີລະບັດ ແລະ ຄຳຖາມໂງ່ໆຂອງເຮົາມື້ນີ້ກໍຄື ມະນຸດຄົນທ ຳອິດທີ່ຄິດຄົ້ນໄຟຟ້າ ລາວຄິດໄດ້ແນວໃດວ່າໄຟຟ້ານັ້ນມັນໃຊ້ໄດ້ ເອົ້າ ຈັ່ງຊີ້ກໍຍັງຖາມ ຖ້າພ້ອມແລ້ວ ເຮົາມາຟັງຄຳຕອບກັນເລີຍ
ເອົ້າ ສະບາຍດີອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ໜ້າຮັກທັງຫຼາຍ ມື້ນີ້ເຮົາສອງຄົນກັບມາແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ວ່າເປີດໂຕໄປໃນຄລິບໜຶ່ງເນາະ ຄລິບ ອ່າ ມື້ ມື້ກ່ອນ ເປັນຫຍັງຈັ່ງຄິດຄລິບນີ້ຂຶ້ນມາ
EP 0 ແລະ ພວກເຮົາກະເລີຍວ່າ ອ່າ ມາ ມານັ່ງອັດຄລິບທີສອງຂອງເຮົາ ອ່າ ເຊິ່ງຄຳຖາມທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ຮັບມາມື້ນີ້ຫັ້ນນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າເນາະ ຄືໃນຫົວຂໍ້ເຮົາທີ່ວ່າເພິ່ນຖາມນັ້ນແຫຼະ ເພິ່ນ ຖາມວ່າ ມະນຸດຄົນທຳອິດທີ່ຄິດຄົ້ນໄຟຟ້າຫັ້ນນະ ລາວຄິດໄດ້ຈັ່ງໃດວ່າໄຟຟ້າຫັ້ນມັນໃຊ້ໄດ້ ອື ອື ແລະ ແລະ ອັນ ໂຕມີຄຳຕອບວ່າ ບັດ ມັນຢາກຕະຫຼົກໜ້ອຍໜຶ່ງ ເລື່ອງທີ່ເຮົາໄປອ່ານເບິ່ງຫັ້ນນະ ເອີ ເພິ່ນວ່າຈັ່ງໃດ ຈຸດກຳເນີດຂອງໄຟຟ້ານີ້ ເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກການຫຼິ້ນວ່າວ ເຂົາວ່າ ຂອງນັກວິທະຍາສາດຄົນໜຶ່ງ ລາວ ລາວມັກຫຼິ້ນວ່າວ ຫຼິ້ນວ່າວເນາະ ຫຼິ້ນ ຫຼິ້ນແບບ ລາວຫຼິ້ນຢູ່ໃສ ຫຼິ້ນຢູ່ກາງແຈ້ງນີ້ແຫຼະ ປາດໂທ້ ກາງແຈ້ງ ເອົ້າ ເ ອົ້າ ລອງເລົ່າແດ່ເບິ່ງ ເລົ່າ ລອງເລົ່າໃຫ້ມັນເຂົ້າໃຈຄັກແດ່ເບິ່ງ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ຫຼິ້ນວ່າວແນວໃດ ອັນ ລາວຢາກພິສູດເນາະວ່າ ຕອນນັ້ນຫັ້ນ ລາວຢາກພິສູດວ່າໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມນີ້ນະ ເ ອີໆ ກັບໄຟຟ້າທີ່ຄົນເຮົາ ອ່າ ຜະລິດນີ້ນະ ຄົນເຮົາສ້າງຂຶ້ນນີ້ນະ ອື ແມ່ນເປັນອັນດຽວກັນບໍ່ ອື ເອົ້າ ສະແດງວ່າແຕ່ກີ້ເຂົາບໍ່ຮູ້ຕິວ່າມັນ ມັນແມ່ນອັນດຽວກັນ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ບໍ່ຮູ້ ບໍ່ຮູ້ ເຂົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ອື ອ່າ ລາວກໍພິສູດໂດຍ ການທີ່ວ່າເອົາກະແຈນີ້ນະ ອືໆ ໄປຜູກມັດໃສ່ວ່າວ ແລ້ວກະເຊືອກວ່າວຂອງລາວຫັ້ນນະ ອື ຈະເປັນເຊືອກທີ່ແບບ ຊັກ ອ່າ ຊິວ່າຈັ່ງໃດ ນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຫັ້ນນະ ບໍ່ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າລາວເອົາຫຍັງເຮັດ ອື ແຕ່ວ່າລ າວກະປ່ອຍຂຶ້ນໄປເນາະ ອື ວ່າ ບັງເອີນວ່າຟ້າຜ່າລົງມາແທ້ນີ້ມັນ ແລ້ວກະ ມັນກະລົງມາດິນ ແລ້ວກະການທົດລອງໂຕນີ້ ລາວກໍພິສູດວ່າໄຟຟ້າມັນຊະນິດດຽວກັນກັບທີ່ຄົນຜະລິດຂຶ້ນ ປີ ປີໃດທີ່ວ່າລາວ ລາວເຮັດ ນີ້ ອ່າ ໃນຊຸມປີ 1750 ນີ້ແຫຼະ Benjamin Franklin ເປັນຄົນ ອື ລາວເປັນຄົນສະຫະລັດ ອື ສະແດງວ່າ ໄຟຟ້າ ກັບໄຟຟ້າທີ່ເຮົາໃຊ້ສູ່ມື້ນີ້ ຕ້ອງຂອບໃຈການຫຼິ້ນວ່າວຂອງລາວເລີຍເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ອັນນັ້ນ ໂຕຮູ້ວ່າ ວ່າກ່ ອນໜ້າທີ່ວ່າລາວ ລາວຈະ ອັນ ການທົດລອງຂອງລາວນີ້ນະ ມັນ ແຕ່ກ່ອນຄົນເຮົາເນາະ ແຕ່ກ່ອນຫັ້ນເຂົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ເດວ່າ ວ່າປາກົດການແບບຟ້າເຫຼື້ອມ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າຜ່າຫຍັງຕ່າງໆຫັ້ນນະ ມັນ ມັນແມ່ນຫຍັງຫັ້ນນະ ຄືເຮົາຕ້ອງຍ້ອນກັບໄປຄືນໃດ໋ ຍ້ອນກັບໄປເປັນເທົ່າໃດປີ ມັນ ມັນມີ ອັນ ນັກ ອ່າ ປັດຊະຍາຄົນໜຶ່ງຫັ້ນນະ ທີ່ ທີ່ລາວ ອ່າ ເວົ້າ

ລາຕິນ ແລ້ວກະເກຣັກ ອື New Latin ອື ລາຕິນສະໄໝໃໝ່ ແລ້ວກະເກຣັກ ຄຳວ່າຫຍັງກໍ ເອເລັກ ເອເລັກຕຣິ electicus electicus ປະມານນັ້ນແຫຼະເນາະ electicus ຄວາມໝາຍມັນ ຄວາມໝາຍຂອງມັນແມ່ນ shining light ອື ຄວາມໝາຍຂອງມັນ ແລະ ບັດນີ້ ພາ ຍຫຼັງທີ່ວ່າແບບມັນມີເກີດມີ ມີຄຳສັບພວກນັ້ນຂຶ້ນມາແລ້ວເນາະ ແລະ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ວົງການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຫັ້ນນະ ນັກວິທະຍາສາດຫັ້ນນະ ເຂົາ ເຂົາເລີ່ມຄິດຄົ້ນເລື່ອງ ເລື່ອງໄຟຟ້ານີ້ ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍ ໂດ ຍສະເພາະແມ່ນຊຸມປີພວກ ອັນນ່າ ປະມານຊຸມປີພັນ ເອີ ເຈັດຮ້ອຍປາຍຫຍັງຊີ້ ອ່າ ເອີ ກ່ອນໜ້ານັ້ນແຫຼະເວີຍ ຕ້ອງແມ່ນສະຕະວັດທີ 17 ສະຕະວັດ 17 ກໍຕ້ອງພັນຫົກປາຍເນາະ ຊ່ວງພັນຫົກປາຍນີ້ ມັນຈຶ່ງເກີດມີແບບ ວ່າພວກເຂົາຄົນ ອ່າ ທີ່ວ່າ ມັນ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ ຄັນຊິເວົ້າວ່າເປັນຕົ້ນກຳເນີດແທ້ໆ ບໍ່ ອາດຈະມີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ມັນເຮັດໃຫ້ມັນແບບເປັນ ເປັນ ເປັນເຫດການທີ່ສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຫັ້ນນະ ແມ່ນຕອນ ທີ່ເຂົາ ອັນນ່າ ກຳເນີດໄຟຟ້າສະຖິດ ໝາຍຄວາມວ່າໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ ທີ່ວ່າ ອ່າ ເຂົາຄິດຄົ້ນອອກມາຫັ້ນນະ ຄ້າຍໆກັບໂຕພວກ ອ່າ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍເຮັດຢູ່ໂຮງຮຽນ ເຮັດຈັ່ງໃດ ໂຕເອົາໝາກປຸມເປົ້າມາຖູຜົມຖູຫຍັງ ເອີ ເອີ ເອີ ດຶງສິ່ງຂອງ ຜົມກໍຊິຊີ້ຂຶ້ນ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ປະມານນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມັນແບບເຮົາຖູ ຖູ ຖູຫຍັງຊີ້ ແຮງຖືກຖູແລ້ວມັນເກີດມີໄຟຟ້າສະຖິດຫຍັງຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງ ເຊິ່ງຄົນສະໄໝແຕ່ກີ້ເນາະ ເຂົາກໍບໍ່ທັນສາມາດອະ ທິບາຍໄດ້ຫັ້ນນະ ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ ອືມ ຈົນວ່າມັນມີນັກວິທະຍາສາດຄົນໜຶ່ງຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າລາວ ລາວ ລາວເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນເຄື່ອງມືອັນໜຶ່ງຫັ້ນນະ ປະດິດ ປະດິດອຸປະກອນອັນໜຶ່ງອອກມາເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າສະຖິດນີ້ ແ ລ້ວຊື່ລາວຫັ້ນ ອ່າ ແມ່ນທ້າວ ທ້າວ Otto von Guericke ຊື່ກໍຍາກໆ ຄົນ ຄົນປະເທດໃດ ຄົນ ອັນ ໝໍນີ້ເປັນຄົນເຢຍລະມັນ ເຢຍລະມັນ ຄືເພິ່ນຫັ້ນນະ ທ້າວ ທ້າວ Guericke ນີ້ ລາວ ລາວເປັນຄົນແບບວ່າ ລາວ ລາວສ້າງເຄື່ອງຕົວນີ້ຂຶ້ນມາ ອຸປະກ ອນລາວກໍຊິບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍເນາະ ມັນເປັນຄ້າຍໆວ່າແກ້ວມົນໆຫັ້ນນະ ແລ້ວກໍເອົາ ເອົາ ເອົາແບບ ເອົາ ເອົາເຄື່ອງ ເອົາຄືຊິເປັນທ່ອນໄມ້ບໍ່ ຫຼື ທ່ອນຫຍັງແຫຼະ ໄປສຽບໄປທາງກາງ ແລ້ວກໍຫັນ ຫັນ ຫັນ ຫັ້ນນະ ແລ້ວ ມັນກໍເລີຍກາຍເກີດເປັນກະແສໄຟຟ້າສະຖິດນັ້ນຂຶ້ນມາ ແລະ ແລະ ທຳອິດມັນເປັນແກ້ວຊື່ໆເນາະ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ອັນ ຕອນຊ່ວງລາວຜະລິດແກ້ວມັນຖືກປະມານ 2660 ນີ້ແຫຼະ ແລະ ແລະ ສອງປີຕໍ່ຈາກນັ້ນ ແລ້ວລາ ວຜະລິດອອກໃໝ່ ເອົາ ເອົາໂຕ ຜະລິດຂຶ້ນມາໃໝ່ ກໍຄືເອົາ ລາວເອົາ ໂຕມາດຫັ້ນນະ ມາດສີເຫຼືອງໆນະ ທາດເຄມີເຮົາຫັ້ນນະ ເຄມີມາດ ອັນນ່າ S 16 ນະ ອັນນ່າ ເອົາ ເອົາມາຜະລິດ ເອົາມາເປັນກ້ອນໝົດໆນະ ແລ້ ວຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກໍປັ່ນ ເຮັດເປັນເຄື່ອງປັ່ນ ແລ້ວເກີດເປັນໄຟຟ້າສະຖິດອອກມານະ ແລ້ວ ແລະ ວົງການໄຟຟ້າມັນກໍເກີດເລີ່ມ ເລີ່ມມີວ່າ ເອີ ຕົວນີ້ແຫຼະທີ່ແບບ ອັນນ່າ ເປັນ ເປັນ ເປັນໄຟຟ້ານະ ເປັນໄຟຟ້າທີ່ແ ບບ ເຖິງແມ່ນວ່າຕອນນັ້ນກໍບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ວ່າຊິເອົາໄປໃຊ້ເຮັດຫຍັງ ຕອນນັ້ນກໍຍັງແບບວ່າເອົາມາ ມາຊັອດກັນຫຼິ້ນຢູ່ ກາຍມາເປັນມາຍາກົນວ່າຊັ້ນຊະ ເພາະວ່າຄົນສະໄໝນັ້ນກະແບບບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ວ່າໄຟຟ້າຊິເຮັ ດມານຳໃຊ້ຄືແບບ ຄືເຮົາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍເລີຍແບບເກີດເປັນແບບໂຊນັ້ນໂຊນີ້ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າມັນມີໝໍໜຶ່ງ ຄົນອັງກິດ ຫຼັງຈາກທີ່ເພິ່ນເຫັນ ອັນ ເຄື່ອງປັ່ນຂອງໝໍນີ້ນະ ທ້າວ Stephen Gray ເນາະ ຊື່ເພິ່ນຫັ້ນ ເຂົາໄປເຫັນ ຂອງ Otto ເນາະ ເອີ ເພິ່ນໄປເຫັນຂອງ Otto ມາ ແລ້ວເພິ່ນກະເລີຍວ່າ ໂອ້ ອັນນີ້ຄັກເວີຍ ກະເລີຍວ່າເອົາມາທົດລອງ ການທົດລອງຂອງເພິ່ນເຮັດກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ນນະ ເຂົາເອີ້ນໃນ ໃນພາສາເພິ່ນຫັ້ນ ເຂົາເອີ້ ນວ່າ ອັນ flying boy flying boy ຄ້າຍໆວ່າ ອັນນ່າ ເອົາຄົນມາ ເອົາຄົນມາແບບເອົາໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນຂອງໝໍ ໝໍອອດໂຕນີ້ ແລ້ວມາ ມາສົ່ງໄຟຟ້າສະຖິດເຊື່ອມໄປໃຫ້ໝໍນີ້ ແລ້ວໝໍນີ້ກະແບບແຂນຢູ່ຫັ້ນນະ ຄ້າຍໆວ່າ ອັນນ່າ ເຮົາຊິ ຄັນ ຄັ ນໃຜຟັງເບິ່ງເຫັນວິດີໂອ ຄືຊິເຫັນຮູບເນາະ ຊິເອົາໃຫ້ເບິ່ງ ແຂນຢູ່ເນາະ ແລ້ວກໍເອົາໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ວ່າອອກຈາກເຄື່ອງປັ່ນໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ໄປຕໍ່ໃສ່ໝໍນີ້ ແລ້ວໝໍນີ້ກໍແບບໄປດຶງແບບໂຊມາຍາກົນວ່າ ເອີ ມັນດຶງເ ອົາຂົນນົກ ດຶງເອົາເຈ້ຍ ດຶງເອົາແບບວ່າຄຳ ດູດ ດູດ ດູດ ດູດ ຫຍັງຊີ້ນະ ໃນ ໃນຊ່ວງນັ້ນໃຜກໍວ້າວເດ້ ໃຜກໍແບບວ່າ ໂອ້ ວ້າວ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແບບມັນ ມັນເປັນແບບສິ່ງໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າອັນນັ້ນກະແມ່ນໄຟຟ້າທີ່ເຂົາ ໃຊ້ຕອນນັ້ນຫັ້ນນະ ແບບເຂົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າຊິເອົາມາເຮັດຫຍັງ ນີ້ແຫຼະ ນີ້ແຫຼະ ໂຕທີ່ເວົ້າໄປຕັ້ງຕົ້ນຄລິບ ແມ່ນບໍ່ ເອີ ໄຟຟ້າຕົວນີ້ແຫຼະ ທີ່ Benjamin Franklin ນະ ສົງໄສວ່າຄືກັນກັບໄຟຟ້າຢູ່ເທິງທຳມະຊາດແມ່ນບໍ່ ອ້າວ ສະແດງວ່ າຖ້າອັນນີ້ກໍໄປເບິ່ງມາຍາກົນນີ້ເນາະ ນີ້ລະ ເຫັນໂຊຂອງ ຫຍັງເກາະ Stephen Gray ນີ້ ແລ້ວກໍເລີຍມາທົດລອງທີ່ເວົ້າໄປກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບວ່າວ ເອີ ສະແດງວ່າເພິ່ນໄປ ໄປ ໄປເຫັນມາຍາກົນນີ້ ແມ່ນລະ ມັນກະເປັນ ຖືວ່ າເປັນກ້າວກະໂດດທີ່ Benjamin Franklin ໄປເຮັດແນວນີ້ໄດ້ ເຮັດໂຕ ຫຼິ້ນວ່າວນີ້ ອືມ ເພາະວ່າລາວຮູ້ເນາະວ່າກະແສໄຟຟ້ານະ ມັນເຄື່ອນທີ່ໄດ້ເນາະ ອືມໆ ຈາກ ອ່າ ບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາບ່ອນໜຶ່ງ ກໍຄືລົງດິນນັ້ນແຫຼະ ຕາມສາຍວ່າວ ລາວ ອືມ ລາວກໍເລີຍໄປເຮັດອຸປະກອນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ກໍຄືສາຍລໍ່ຟ້າ ໂອ ອືມໆ ຫຼໍ່ຫຼາຍນີ້ ເຂົ້າບູລີເລີຍ ເປັນຫຍັງ ເອົ້າ ຫຼໍ່ເລີຍ ຫຼໍ່ຟ້າ ເອີ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນບູລີວ່າ ເທວະດາຫຼໍ່ ບູລີວ່າ ຖືວ່າເປັນສິ່ງປະດິດທ ຳອິດ ທີ່ກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ ອື ອ່າ ສາຍລໍ່ຟ້ານັ້ນ ແຕ່ວ່າເປັນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜະລິດ ທີ່ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໂດຍກົງ ໂຕນີ້ແມ່ນເປັນການດຶງ ອ່າ ເປັນການ ຫຍັງເກາະ ຖ່າຍໄຟຟ້າຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາບ່ອນໜຶ່ງຊື່ໆ ແບບວ່າພິ ສູດຊື່ໆເນາະ ວ່າມັນ ໄຟຟ້າເຄື່ອນ ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ ແລະ ກັບໄຟຟ້າແບບ ຄືກັນກັບ ຄືກັນ ໄຟຟ້າທຳມະຊາດກັບໄຟຟ້ານີ້ຄືກັນ ໂອ ແມ່ນ ອືມໆໆ ບັດນີ້ໝໍ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າການທົດລອງຂອງໝໍນີ້ເກີດຂຶ້ນ ແລ້ວມັນ ມັນສິມີພວກ ພ ວກອື່ນອີກໃດ໋ ພວກແບບນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍໆຄົນທີ່ແບບວ່າ ເຫັນ ເຫັນການທົດລອງ ຄ້າຍໆວ່າເຂົາຮຽນຈາກກັນເນາະ ຄັນສິເວົ້າແລ້ວ ວົງການວິທະຍາສາດເຂົາຈະຮຽນຈາກກັນ ໄລ່ອີງກັນ ແມ່ນລະ ເຂົາ ກໍເບິ່ງ ເບິ່ງຜູ້ນັ້ນ ເບິ່ງຜູ້ນີ້ມາຈັ່ງຊີ້ ແລະ ສຸດທ້າຍມາ ມັນກໍສິມີບັນດານັກວິທະຍາສາດທີ່ວ່າຜະລິດເຄື່ອງແບບແບັດເຕີຣີຫຍັງໃດ໋ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ມີເວລາເວົ້າເຖິງດອກ ມັນ ມັນກໍສິມີຫຼາຍຄົນທີ່

ໂທມັສບໍ່ ໂທມັສ ເອດິສັນ ໂທມັສ ເອດິສັນ ເອີ ແມ່ນລະ ໂທມັສ ເອດິສັນ ລາວ ລາວຜະລິດ ອ່າ ຫຼອດໄຟເນາະ ເອີ ຕອນ ຕາມທີ່ເຮົາຮູ້ຫັ້ນ ແມ່ນລາວຜະລິດບໍ່ ຂ້ອຍຮຽນນີ້ ແມ່ນລາວເປັນຜູ້ຜະລິດຜູ້ທຳອິດ ແມ່ນບໍ່ ອືມ ໝັ້ນ ໃຈນະ ໝັ້ນໃຈ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນໃຜລະ ໄປເບິ່ງມາແລ້ວ ຕົວນີ້ນະ ໂອ ໄປ ໄປ ໄປຄົ້ນຄົດມາແລ້ວ ຜູ້ທີ່ທຳອິດເລີຍ ທີ່ວ່າເຂົາໄປຜະລິດຫຼອດໄຟຫັ້ນນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ລາວຫັ້ນເປັນຄົນອັງກິດພຸ້ນໃດ໋ ຢູ່ອັງກິດພຸ້ນໃ ດ໋ ເຖົ້າ ເຖົ້າ Thomas ນີ້ ລາວຢູ່ ຢູ່ອາເມກາຕີ້ ອືມ ເອີ ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ ອ່າ ຜະລິດຫຼອດໄຟຜູ້ທຳອິດຫັ້ນນະ ເບິ່ງເດີ ເບິ່ງອ່ານຊື່ລາວກ່ອນ ຊື່ລາວກໍມີແຕ່ແບບ ມີແຕ່ຊື່ຍາກໆ ເຖົ້າ ເຖົ້າອັນນີ້ແມ່ນຊື່ Humphry Davy ອືມ ອືມ ເຊິ່ງວ່າບ່ອນ ຕອນທີ່ລ າວຜະລິດຫັ້ນນະເດ ອັນນ່າ ເຖົ້າ Edison ນີ້ ມັນຖືກ ຖືກ ຖືກຕອນທ້າຍຂອງ ອ່າ ປີ 1800 ເນາະ 1870 ປາຍພີ້ນະ ແຕ່ວ່າເຖົ້າ ເຖົ້າ ເຖົ້າ Humphry Davy ນີ້ນະ ລາວຜະລິດ ລາວຜະລິດຫຼອດໄຟຕົວໜຶ່ງຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1800 ພຸ້ນນະ ຕົ້ນປີ 1800 ປະມານ 1802 ພຸ້ນ ນະ ເຫັນບໍ່ ເຫັນບໍ່ ຊື່ລາວ ເອີ ຫັ້ນແຫຼະ ລາວຜະລິດອອກມາແຕ່ກີ້ຫັ້ນ ຄ້າຍໆວ່າລາວໃຊ້ກ້ອນ ອ່າ ກາກບອນຫັ້ນນະ ຈະເປັນກາກບອນ ແມ່ນພາສາລາວ ກາກບອນ ກາກບອນ ປະມານນັ້ນ ມັນເປັນກ້ອນທີ່ວ່າລາວຜະ ລິດ ມັນເປັນຄ້າຍໆຄືໂຄມໄຟນະ ຄັນສິເວົ້າແລ້ວ ທີ່ ທີ່ວ່າເຮົາເຫັນ ເບິ່ງ ເອົາ ເອົາ ເອົາຮູບໃຫ້ເບິ່ງ ເບິ່ງຕາມນີ້ເນາະ ມັນປະມານນັ້ນແຫຼະ ທີ່ວ່າເປັນ ເປັນ ເປັນ ອ່າ ສິ່ງທີ່ລາວປະດິດຂຶ້ນມາ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ທົນ ຂອງ ລາວເຮັດຫັ້ນນະ ຄ້າຍໆວ່າແບບມັນ ມັນ ມັນຢູ່ໄດ້ປະມານຄາວດຽວ ມັນກະໄໝ້ ມັນກະເບີດໆ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ໝໍ ລະ ໝໍອັນນ່າ Thomas Edison ພີ້ ທີ່ວ່າລາວ ອັນນ່າ ເຮັດຂຶ້ນມາທີ່ວ່າມັນທົນກວ່າ ລະກະໃຊ້ແບບ ອັນນ່າ ອັນ ຫຼາຍກວ່າ ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າມັນມີຊ່ວງໜຶ່ງທີ່ແບບເຂົາຜະລິດເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ ເຄື່ອງຫຍັງຫັ້ນນະ ທີ່ ທີ່ເລີ່ມ ເລີ່ມ ເລີ່ມມີແລ້ວ ມັນຈຶ່ງວ່າ ໝໍນີ້ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າໂຕນີ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຈັ່ງຊີ້ນະ ສະຫຼຸບງ່າຍໆກະຄືໝໍ ຮຳຟຣີ ດາວີ ເປັນຄົນເຮັດ ອ່າ ຫຼອດໄຟກ່ອນເນາະ ແຕ່ວ່າບໍ່ທົນ ແມ່ນໆ ແລ້ວກະໝໍຫຍັງ ບໍ່ແມ່ນໝໍນະ ເອີ ນັກວິທະຍາສາດ ນັກວິທະຍາສາດຊື່ ໂທມັສ ນີ້ ທ່ານ ເອດິສັນ ນີ້ ທ່ານ ເອດິສັນ ລາວກະເຮັດທົນກວ່າເນາະ ຫຼອ ດໄຟລາວ ຄັນຊິເວົ້າງ່າຍໆ ກະໄດ້ ກະແມ່ນແຫຼະ ແບບຄ້າຍໆວ່າລາວ ລາວ ອ່າ ຊ່ວງນັ້ນມັນກະເປັນຊ່ວງທີ່ອາເມລິກາທີ່ແບບ ເຂົາກຳລັງເຮັດເປັນຍຸກ ຍຸກທີ່ແບບອຸດສາຫະກຳມັນເຟື່ອງຟູຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ລາວເ ປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ແບບຜະລິດອອກມາຫຼາຍໆຈັ່ງຊີ້ ເພື່ອມາຂາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ຄົນໃຫ້ເຄຣດິດລາວຫຼາຍ ອັນນີ້ຫຼາຍໆຄົນກະໜ້າຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ວ່າລາວເປັນ ເປັນຜູ້ຜະລິດ ທັງໆທີ່ແບບມີຫຼາຍຄົນທີ່ຜະລິດໄດ້ທົນກວ່າຂອ ງລາວຫຼັງຈາກນັ້ນນະ ຫັ້ນແຫຼະ ນັ້ນແຫຼະ ອ່າ ເຂົາກະຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຄຣດິດພວກນັ້ນ ຍັງບໍ່ໃຫ້ເຄຣດິດດອກ Philips ບໍ Panasonic ບໍ ເຂົາກະຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ ແຕ່ ແຕ່ອາດຈະແມ່ນ ອ້າຍຄິດວ່າ ທີ່ວ່າເຂົາໃຫ້ເຄຣດິດຍ້ອນ ຍ້ອນລາວເປັນ ແບບຜູ້ລິເລີ່ມຕິເບາະ ທີ່ແບບວ່າເອົາວົງການໄຟຟ້າຫຍັງນີ້ເຂົ້າມາຫັ້ນນະ ເບິ່ງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຊອກ ຊອກມາໄດ້ຫັ້ນນະ ເຮົາ ເຮົາວິເຄາະເຂົ້າມານະ ຜູ້ເຮັດກ່ຽວກັບການຂາຍ ຄ້າຂາຍຫັ້ນແຫຼະເນາະ ຄືຊິ ແມ່ນ ອັນ ແຕ່ ແຕ່ມັນມີຊ່ວງໜຶ່ງທີ່ແບບກ່ອນໜ້າລາວ ມັນກະຊິມີແບບພວກເມືອງຢູ່ໃນນິວຢອກບໍ ຫຼືຢູ່ ບໍ່ແມ່ນ New York ເມືອງ ເມືອງ ເມືອງໜຶ່ງແຫຼະ ທີ່ແບບເຂົາເລີ່ມ ຫົນທາງຫຍັງຊີ້ນະ ເຂົາເລີ່ມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເພາະແຕ່ກີ້ກ າງຄືນມັນກະມືດເລີຍຈັ່ງຊີ້ນະ ເຂົາກະໃຊ້ແຕ່ແບບຕະກຽງ ຕະກຽງກະເອົາແບບ ເອົາຖ່ານຫີນ ເອົານ້ຳມັນ ເອົາຫຍັງຊີ້ນະ ມາໄຕ້ ແຕ່ບາດມາໝໍນີ້ກະຄິດວ່າ ອັນນ່າ ເອົາ ການທີ່ເອົາໄຟຟ້າມາໃຊ້ມັນຊິດີກວ່າ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະເລີຍກາຍມາເປັນຕົວນັ້ນ ມັນກະເລີຍກາຍມາວ່າ ເຂົາກະເລີຍໃຫ້ເຄຣດິດລາວຫຼາຍ ເພາະລາວເອົາມາໃຊ້ຫຼາຍ ກະ ກະ ແລະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມະນຸດເຮົານີ້ໄດ້ໄຟຟ້າມາໃຊ້ນີ້ກະຕ້ອງໃຫ້ເຄ ຣດິດຫຼາຍໆຄົນເນາະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວເນາະ ໂດຍສະເພາະການຫຼິ້ນວ່າວ ຫຼິ້ນແບບ ຫຼິ້ນວ່າວໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ ເຮົາຄືບໍ່ເຮັດແນວ ເຮົາຄືບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຄືລາວ ເຮົາຫຼິ້ນວ່າວນີ້ ເຮົາ ເຮົາກະເປັນປະໂຫຍ ດຄືກັນ ເຮົາກະແບບ ອັນ ຜ່ອນຄາຍເດ ເວລາ ເວລາເຮົາຫຼິ້ນແບບ ອ່າ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າກະຍອມຮັບເຂົາເນາະ ວ່າ ວ່າຫຼິ້ນວ່າວໃຫ້ເກີດໄຟຟ້ານີ້ ກະຖືວ່າສົມຄວນແຫຼະເນາະ ຖືວ່າເປັນການຫຍັງເກາະ ລົ ບລ້າງຄວາມຄິດເກົ່າຂ້ອຍໄດ້ ແມ່ຂ້ອຍເຄີຍສອນ ບໍ່ແມ່ນສອນແນວນີ້ ລາວວ່າແນວໃດ ເລົ່ານິທານໃຫ້ຟັງ ເອີ ກ່ຽວກັບນາງເມຂະລາ ເອີ ປະມານແນວນັ້ນແຫຼະ ເອົາ ເວລາຟ້າຮ້ອງນີ້ ເພິ່ນວ່າຍ້ອນວ່າຍັກອີ່ຫຍັ ງເກາະ ເຂົາເອີ້ນຫຍັງ ຍັກອາມາຊູນບໍ ຍັກອາມາ ຍັກລາມາຊູນ ລາມາຊູນ ເອີ ລາມາຊູນ ອື

ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກລາມາຊູນເນາະ ແຕ່ເກີດມາຈາກການຫຼິ້ນວ່າວ
ສະນັ້ນເນາະ ກະຊິມີແຕ່ສ່ຳຫັ້ນແຫຼະ ວ່າ ວ່າ ອັນນ່າ ວິດີໂອທຳອິດເນາະ ຄລິບທຳອິດຂອງເຮົາ ທີ່ວ່າເຮົາມາຕອບຄຳຖາມໃຫ້ ອ່າ ຖ້າສົມມຸດວ່າຜູ້ຟັງທ່ານໃດເນາະ ທີ່ວ່າຟັງໄປແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າ ອ່າ ມັນໄດ້ປະໂຫຍ ດ ກະຄອມເມັນໃຫ້ເຮົາແດ່ ແຊໃຫ້ເຮົານຳ ມັນ ມັນໄດ້ຕອບຄຳຖາມເຂົາເຈົ້າຢູ່ບໍ ນີ້ອ້າຍຄິດວ່າ ຄິດວ່ານະ ບໍ່ ບໍ່ໜ້ອຍກະຫຼາຍເນາະ ບໍ່ໜ້ອຍ ບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍກະໜ້ອຍເນາະ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າກະລອງເບິ່ງ ຄັນສົມມຸດວ່າໂຕໃ ດທີ່ເຮົາຕອບໄດ້ ໄດ້ຕົງປະເດັນກະບອກເຮົາແດ່ ຄັນຕອບບໍ່ຕົງປະເດັນ ກະມີແຕ່ວ່າແລກປ່ຽນກັນຕື່ມເນາະ ກະ ກະຖາມກັນຕື່ມ ຈີ້ ເຈາະຈີ້ມກັນຕື່ມໄດ້ ອືມ ກະມີແຕ່ວ່າຝາກ ຝາກສ່ຳນັ້ນ ໂຕມີຫຍັງຊິຕື່ມບໍ່ ຝາກຫ ຍັງຕື່ມບໍ່ ກະຢາກຝາກຕິດຕາມ ກົດໄລກົດແຊ page ເຮົາເນາະ ອືມ ຈັ່ງຊີ້ກະຍັງຖາມ what a stupid question ເນາະ ອືມ ອີກ 2 ທາງໜຶ່ງທີ່ຈະຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ ກະຄືໃນທາງ YouTube Channel ກະຊື່ອັນດຽວກັນ ອືມ ໄປກົດ Sub ອີ່ຫຍັງເຂົາເອີ້ນ Subscribe Subscribe ເ ອີ ແລະກະກົດກະລິ່ງບໍ່ ກະລິ່ງ ກະລິ່ງ ກະລິ່ງ ເອີ ກະມີແຕ່ຝາກໄວ້ໂຕຫັ້ນແດ່ເນາະ ກະໃຜມີຄຳຖາມ ກະຢ່າລືມສົ່ງ Comment ມາໄດ້ເນາະ ຖາມ ຖາມຫຍັງກະໄດ້ ກະຄື Slogan ຂອງເຮົາວ່າຈັ່ງໃດ Slogan ຂອງເຮົາ ອ່າ ຕອບທຸກຄຳຖ າມທີ່ທ່ານສົງໄສ ອືມ ຕອບທຸກຄຳຖາມທີ່ທ່ານສົງໄສເນາະ ກະ ກະຝາກໄວ້ແດ່ວ່າ ວ່າມີແນວໃດກະ ອ່າ ແລກປ່ຽນກັນເນາະ ແມ່ນໆ ມື້ນີ້ກະມີແຕ່ສ່ຳນີ້ໄປກ່ອນ ກະມີແຕ່ວ່າຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຟັງພວກເຮົາມາຕັ້ງແ ຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບນະ ບ໊າຍບາຍ ບ໊າຍບາຍ